ທ່ານນາງ ຄຳຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ແນວລາວສ້າງຊາດ ສາມາດສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງດອງໄດ້ແລ້ວ 835,933 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນ 70% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັ ງໝົດໃນລາວ ແລະ ສ້າງຕັ້ງບ້ານສາມັກຄີໄດ້ 2,543 ບ້ານ ຄິດເປັນ 30% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນກໍສືບຕໍ່ດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງຄອບຄົວປອງດອງ ແລະ ບ້ານສາມັກຄີ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ສະຫວັ ນນະເຂດ ຄຳມ່ວນ ຫົວພັນ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານງົບປະມານ ກໍເຮັດໃຫ້ແນວລາວສ້າງຊາດ ຕ້ອງສັນຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກພ າກເອກະຊົນ ໂດຍລ່າສຸດ ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເງິນທຶນຈາກກຸ່ມບໍລິສັດພົງສະຫວັນ ສຳລັບນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຊຶ່ງໃນນີ້ ກໍລວມເຖິງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ສາມາດສ້າງຄອບຄົວປອງດອງໄດ້ພຽງ 130 ຄອບຄົວ ແລະ ຕັ້ງບ້ານສາມັກຄີໄດ້ພຽງ 14 ບ້ານ ທັງຍັງປາກົດວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສ້າງບັນຫາໃນດ້ານແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ທາງສາສະໜາ ທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງເກີດຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ລັດສະໝີ ມິ່ງບຸບຜາ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຢືນຢັນວ່າ ວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມສາສະໜາ ເວົ້າລວມມັນໄດ້ທຸ່ ມເທຫຼາຍ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ ແຕ່ວ່າບາງຄົນທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງການ ໄດ້ເອົາບັນຫາສາສະໜານີ້ ໄປເປັນເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວແນວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເຄື່ອນໄຫວໄປໃນ ທາງທີ່ບໍ່ຖືກກັບຫຼັກທຳຄຳສອນ ນຳໃຊ້ສາສະໜາເຄື່ອນໄຫວບໍ່ດີຫັ້ນນະ ເຂົາໄດ້ຫັນການເຄື່ອນໄຫວຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄປສູ່ຊາວໜຸ່ມ ໄປສູ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ເພາະວ່າຍັງອ່ອນໄຫວ ເຊື່ອເບົາເອົາງ່າຍ ກ່ອ ນໜ້ານີ້ ຄະນະລັດຖະບານລາວ ມີມະຕິຕົກລົງ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກວຽກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາໃນເຂດຊາຍແດນຕິ ດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ກ່ຽວກັບເຂດແດນ ລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ ໂດຍການມອບໝາຍດັ່ງກ່າວ ເປັນຜົນຈາກການເຄື່ອນກຳລັງທ ະຫານຂອງກຳປູເຈຍ ເຂົ້າມາໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ທາງການລາວ-ກຳປູເຈຍ ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງປັກປັນເຂດແດນຮ່ວມກັນໄດ້ ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງກໍເປັນຜົນໃຫ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົ ງກັນ ລະຫວ່າງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກັບທ່ານ ຮຸນເຊນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງທັງສອງປະເທດໃນມື້ດຽວກັນ ໂດຍທ່ານ ຮຸນເຊນ ໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາມການເຊີນຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ເພື່ອ ແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປ ໂດຍເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງການຕົກລົງລະຫວ່າງທ່ານ ທອງລຸນ ກັບທ່ານ ຮຸນເຊນ ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ ປີ 2017 ກໍຄືການຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ອອກໄປຈາກພື້ນທີ່ຂັດແຍ້ງ ໃນເຂດແກ້ງຕໍມໍຄອຍ ກັບຫ້ວຍຕະເງົາ ທີ່ເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ກັບເມືອງແສ ນປາງ ແຂວງສະຕຶງເຕຣງ ຫຼື ຊຽງແຕງ ຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍໃຫ້ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງເດີມຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ໃຫ້ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ໃນປັດຈຸບັນ ທາງການລາວ-ກຳປູເຈຍ ກໍສາມາດຕົກລົງປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນຮ່ວມກັນໄດ້ແລ້ວ 121 ຫຼັກ ໄລຍະທາງຍາວ 465 ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນ 87 ເປີເຊັນ ຂອງຊາຍແດນທັງໝົດ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 70 ກິໂລແມັດ ທີ່ຈະຕ້ອງຕົກລົງກັນຕໍ່ໄປ ພ້ອມກັນນີ້ ກອງທັບປະຊ າຊົນລາວ ຍັງໄດ້ດຳເນີນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາອີກດ້ວຍ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA